Facebook ຊ່ວຍທ່ານຟັງພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ຫົນແຫ່ງ ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ ກະລຸນາໃຫ້ຄະແນນດ້ວຍ ໃນພະລາຊະອານາຈັກໄທ ກຳລັງມີການປະທ້ວງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຍຸບນ າຍົກລັດຖະມົນຕີ ປະຍຸດ ຈັນໂອຊາ ດັດແປງທຳມະນູນແຫ່ງຊາດໄທ ແລະ ປະຕິຮູບກະສັດໄທຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕະຫຼອດມາຊົ່ວໄລຍະໜຶ່ງແລ້ວ ນີ້ແມ່ນປະຊາຊົນໄທ ໃຊ້ສິດທິປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ເສລີພາບຂອງພວກ ເຂົາເຈົ້າຢ່າງແຈ້ງຂາວ ແລະ ຊັດເຈນ ໂດຍທີ່ຕາເປົ່າກໍມອງເຫັນໄດ້ ຄົນໄທດັ່ງໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີກໍມີການເຄື່ອນໄຫວສະໜັບສະໜູນການເຄື່ອນໄຫວໃນປະເທດໄທນັ້ນ ແຕ່ບັນຫາມັນມີຢູ່ວ່າ ການເມື ອງໄທ ໃນສາຍຫູສາຍຕາຂອງຄົນໄທ ຄືຄວາມເຂົ້າຈິດເຂົ້າໃຈລະຫວ່າງຄົນໄທ ກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວການເມືອງໃນປະເທດໄທນັ້ນ ມັນແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຄວາມເຂົ້າຈິດເຂົ້າໃຈນັ້ນກໍເຫີນຫ່າງກັນອອກໄປ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຕຳຫຼວດຕໍ່ຕ້ານການປະທ້ວງອັນຮຸນແຮງ ໃຊ້ປືນສີດນ້ຳທັງໃສ່ຄົນໄທຜູ້ປະທ້ວງ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໃຊ້ສິດທິປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ເສລີພາບຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ການກະທຳຂອງຕຳຫຼວດນັ້ນ ແ ມ່ນເພື່ອບັງຄັບໃຫ້ພວກດັ່ງກ່າວ ຢ່າຜ່າຜ່ານເສັ້ນສາຍຂອງກຳລັງຕຳຫຼວດ ແລະ ຮົ້ວໜາມໝາກຈັບທີ່ກັ້ນພວກດັ່ງກ່າວໄວ້ ການປະທ້ວງອັນໃຫຍ່ໂຕນັ້ນມີຂຶ້ນມາຫຼາຍເດືອນແລ້ວ ທີ່ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ມີກາ ນດັດແປງທຳມະນູນໄທ ປະຕິຮູບກະສັດໄທ ທີ່ກະສັດໄທມີສິດຄວບຄຸມຊັບສິນຂອງກະສັດໄທ ຕະຫຼອດເຖິງໃຫ້ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປະຍຸດ ຈັນໂອຊາ ລາອອກຕຳແໜ່ງດ້ວຍ ນັ້ນລະເປັນແນວນັ້ນ ແລະ ໃນປະເທດອົ ດສະຕຣາລີທີ່ໄກຫ່າງຈາກປະເທດໄທເຖິງປະມານ 5,776 ກິໂລແມັດ ແມ່ນວ່າຄົນໄທບໍ່ມາກມາຍປານໃດ ກໍພາກັນປະທ້ວງສົ່ງສຽງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າອອກມາ ດັງກ້ອງດັ່ງຜູ້ປະທ້ວງໃນບາງກອກໃນປະເທດໄ ທພຸ້ນ ຍານາງ ກັນຍານັດ ເຂົ້າຟ້າທິອານິດ ມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີຈາກປະເທດໄທໃນປີໜຶ່ງກ່ອນນີ້ ຍານາງເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ Australian Alliance for Thai Democracy ທີ່ເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີຈົ່ງຢ່ າງເປີດເຜີຍປະນາມການລະເມີດສິດທິມະນຸດສະຊົນໃນປະເທດໄທ Sanction ຂວາງກັ້ນລັດຖະບານໄທຂອງເວລານີ້ ແລະ ຍຸຕິການຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມືກັນກັບກອງທັບໄທ

ຈະສາມາດເຮັດແນວໃດແນວໜຶ່ງໄດ້ ແລະ ພວກຍານາງຢາກພະຍາຍາມຊົດຊ່ວຍແບບໃດແບບໜຶ່ງ ທີ່ພວກຍານາງສາມາດຊົດຊ່ວຍປະເທດໄທໄດ້ ນັ້ນແມ່ນທີ່ດ້ວຍເຫດໃດພວກຍານາງປາກົດຕົວອອກມາປ ະທ້ວງ ແລະ ພວກຍານາງຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອສາກົນນານາຊາດດ້ວຍ ຄົນໄທໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີສະໜັບສະໜູນຈຸດປະສົງຂອງຄົນໄທ ທີ່ເຂົ້າຂ້າງປະຊາທິປະໄຕໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ທີ່ຮຽກຮ້ ອງຕ້ອງການໃຫ້ມີການປະຕິຮູບປະເທດໄທຂຶ້ນ ຍານາງ ກັນຍານັດ ເລີ່ມການເຄື່ອນໄຫວອັນໜຶ່ງຂຶ້ນ ທີ່ເຂົ້າໄປເຖິງນະຄອນຫຼວງແຄນເບີຣາ ຂອງປະເທດອົດສະຕາເລຍ ຍານາງເວົ້າວ່າ ທັງທີ່ປະເທດໄທຢູ່ ໄກກໍຕາມ ແມ່ນວ່າການທ້າທາຍໃດໆເຖິງກະສັດໄທ ສາມາດມີຜົນສະທ້ອນອັນຮ້າຍແຮງໄດ້

ຍານາງຍິນດີປະທ້ວງ ຖ້າຫາກວ່າມັນຊົດຊ່ວຍຜູ້ປະທ້ວງໃນປະເທດໄທ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ມັນແມ່ນໄຊຊະນະ ຫຼື ຕາຍເທົ່ານັ້ນ ການຕັດສິນປະຫານຊີວິດລໍຄອຍພວກຍານາງຢູ່ ໂດຍເຫດ ນີ້ ຜູ້ປະທ້ວງໃນປະເທດໄທກຳລັງປະທ້ວງສຸດສີມື ຕາມປະຫວັດການແລ້ວ ການຕິຕຽນ ຫຼື ປະນາມກະສັດໄທໃດໆ ແລະ ການກະທຳພຶດຕິການແບບນັ້ນ ແມ່ນຖືກລົງໂທດ ການຕິຕຽນ ແລະ ວິພາກວິຈານກະສັດໄທ ແມ່ນຖືກຕ້ອງຫ້າມ ເມື່ອທີ່ໃນປະເທດໄທມີການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານກະສັດໄທຢ່າງຫວັ່ນໄຫວ ແມ່ນວ່າມັນກໍມີການຊຸມນຸມສະໜັບສະໜູນກະສັດໄທດ້ວຍ ໂດຍພວກສັກດີນາຕ່າງໆນານາ ຍານາງ ໄກ່ ຫີນລຳ ຢູ່ກິນຢູ່ໃ ນປະເທດອົດສະເຕເລຍມາແລ້ວເຖິງ 40 ປີ ຍານາງສະໜັບສະໜູນກະສັດໄທຢ່າງແຂງກ້າຢູ່ ຍານາງເວົ້າວ່າ The king is mean everything for Thai people because he is the one who hold out uh, Thai people together. We king has such a uh, um, doing such a good work for the country helping all the people but the people who doesn't have the king the monarchy in the country they will not understand we grew up in the way of that we have a king king is we are represent like that ພະມະຫາກະສັດໄທແມ່ນທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງສຳລັບຄົນໄທ ຍ້ອນພະອົງເປັນຜູ້ເຮັດໃຫ້ຄົນໄທເປັນໜຶ່ງດຽວກັນ ພະມ ະຫາກະສັດໄທກະທຳບົດບາດໄດ້ດີສຳລັບປະເທດໄທ ແລະ ຊົດຊ່ວຍຄົນໄທທັງໝົດ ຄົນບໍ່ມີກະສັດ ຫຼື ພະມະຫາກະສັດ ເປັນຄົນທີ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈໄດ້ ພວກຍານາງເຕີບໂຕຂຶ້ນມາໃນກະສັດໄທ ພະມະຫາກະສັດໄທ ເປັ ນຜູ້ຕາງໜ້າເປັນພໍ່ ພະລາຊິນີເປັນແມ່ ພວກຍານາງເປັນລູກໆ ພວກຍານາງຜູກພັນນຳພະອົງທັງສອງ ຈັ່ງໃດກໍຕາມ ປາກົດວ່າຄົນໄທໄວໜຸ່ມນ້ອຍ ແລະ ໄວທີ່ແກ່ອາຍຸ ມີຄວາມເຫັນແຕກຕ່າງກັນກ່ຽວກັບກະສັດ ໄທ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ໄວອາຍຸແກ່ເປັນຈຳພວກທີ່ສະໜັບສະໜູນກະສັດໄທ ຄືເປັນສັກດີນາຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ກະສັດໄທ ກະທັ້ງທີ່ຢູ່ໃນເຂດທີ່ມີຮ້ານຄ້າຮ້ານຂາຍຂອງຄົນໄທຫຼາຍ ໃນນະຄອນຊິດນີ ລັດນິວຊາວເວວ ປະເທດອົດສະເຕເລຍ ແມ່ນວ່າຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນດ້ານຈິດໃຈ ແລະ ແນວຄິດຂອງຄົນໄທສອງໄວນັ້ນ ເປັນສິ່ງທີ່ມອງເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ນັກຮຽນນັກສຶກສາໄທບາງຜູ້ບາງຄົນຊີ້ແຈງຕໍ່ SBS News ວ່າ ພວກເຂົ າເຈົ້າມີຄວາມຢ້ານກົວທີ່ຈະໃຫ້ການຕິຊົມແນວໃດແນວໜຶ່ງ ຜ່ານກອງຖ່າຍທອດຕ່າງໆ ເພາະຢ້ານກົວວ່າຈະຖືກປະນາມໂດຍພໍ່ແມ່ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ວ່າຊັ້ນ ທ່ານຊອກຟັງ ແລະ ໃຫ້ການມັກຊອບພາກລາຍ ການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ຫົນແຫ່ງໃດ ຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ